SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ກ່ຽວກັບເລື່ອງທົດລອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າປະເທດໄທກໍມີການສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ຫຼືວ່າຜະລິດມັນອອກມາແລ້ວ ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ກໍມີຂ່ າວມີຂ່າວວ່າຈະຜະລິດອີກສາມຊະນິດ ຕົກມາບັດນີ້ ມີຂ່າວມີຂ່າວວ່າ ໂຮງພະຍາບານຈຸລາທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ສົມນີ ມີໄຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງ ນີ້ເນາະ ທາງສາດສະຕາຈານນາຍແພດ ກຽດ ລັກລຸ່ງທຳ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານໂຄງການພັດທະນາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສູນວິໄຈວັກຊີນ ຄະນະແພດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກະໂລງພະຍາບານຈຸລ າລົງກອນ ສະພາກາຊາດໄທ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານ Facebook Live ຂອງໂລງພະຍາບານຈຸລາ ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາວັກຊີນຈຸລາຄອບສິບເກົ້າ ຫຼືວ່າຈຸລາຄອບນາຍທີນນີ້ເນາະ ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂ ລຢີ mRNA ແບບດຽວກັບໄຟເຊີ ຫຼືວ່າໂມເດີນາ ຈົນສາມາດລຽກໄດ້ວ່າ ຈຸລາຄອບນາຍທີນເປັນວັກຊີນ mRNA ສັນຊາດໄທລຸ້ນທຳອິດ ວ່າຜົນການວິໄຈເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ຂອງການທົດລອງໃນໄລຍະທີ 1 ກັບອາສາສະໝັກຈ ຳນວນ 36 ຄົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ເຖິງ 55 ປີ ກະໄດ້ລັບການສັກວັກຊີນຄົບສອງເຂັມເຈັດມື້ແລ້ວ ກະພົບວ່າມີຄວາມປອດໄພດີ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ລຸນແລງ ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລະດັບເລັກນ້ອຍ ຫຼືວ່າປານກາງ ເທົ່ານັ້ນ ແລະກະສິຫາຍດີຂຶ້ນພາຍໃນໜຶ່ງເຖິງສາມມື້ ທີ່ສຳຄັນກະພົບວ່າ ວັກຊີນຈຸລາຄອບນາຍທີນນີ້ ສາມາດກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນຊະນິດແອນຕີບໍດີ ໄດ້ສູງທຽບເທົ່າກັບວັກຊີນ mRNA ຫຼືວ່າ Pfizer BioNTech ສາມາດກະຕຸ້ນແອນຕີບໍດີ ໄດ້ສູງໃນການຢັບຢັ້ງເຊື້ອພະຍາດກາຍພັນ ແລະກະແອນຕີບໍດີທີ່ສູງຍັງສາມາດຢັບຢັ້ງພະຍາດຂ້າມສາຍພັນໄດ້ ບໍ່ວ່າສິເປັນສາຍພັນອັນຟາ ເບຕາ ແກມມາ ແລະກະເດວຕາເນາະ ລວມເຖິງຍັງກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ ມກັນທີເຊວ ຊຶ່ງຈະຊ່ອຍຂະຈັດ ແລະກະຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນເຊວຂອງຄົນທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດໄດ້ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າຢານີ້ດີວ່າຊັ້ນເທາະ ໄດ້ຜົນວ່າຊັ້ນເທາະ ໃນການສົ່ງເສີມຮ່າງກາຍເຮົາປິ່ນປົວພະຍ າດໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າຕໍ່ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນໄດ້ຜົນປານນີ້ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນຊ່ອຍໃຫ້ຫາຍຈາກໂຄວິດ-19 ນີ້ພາຍໃນສາມມື້ໄດ້ນີ້ ກະແປວ່າປະສິດທິຜົນຂອງມັນນີ້ສູງສົ່ງ ທີ່ສຸດ ໃນໂລກນີ້ວ່າຊັ້ນເທາະ ຢານີ້ສິຖືກສ້າງອອກມາມື້ໃດເນາະ ທີ່ບອກວ່າລັກສາໂຄວິດ-19 ເຊົາໄດ້ພາຍໃນສາມມື້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເນາະ ກະຄືໝາຍເຖິງວ່າວັກຊີນໂຕນີ້ນີ້ ກະຄືຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າກັບໄຟເຊີເນ າະ ແລະກະບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ລຸນແລງ ແລະກະມີຜົນຂ້າງຄຽງປານກາງ ຜົນຂ້າງຄຽງນີ້ກະສິເຊົາຕາມປົກກະຕິ ກໍຄືໜຶ່ງໃນສາມມື້ເນາະ ອ່າ ເລື່ອງຂອງວ່າວັກຊີນໂຕນີ້ສິໄດ້ນຳມາໃຊ້ມື້ໃດ ຕອນນີ້ ກະສິເຂົ້າສູ່ ອ່າ ໄລຍະທີສອງ ທົດສອບເຟດທີສອງເນາະ ປະມານປາຍເດືອນສິງຫາ ກໍຄືວັນທີ 25 ສິງຫາເນາະ ສ່ວນໄລຍະທີສາມ ກະຄືສິມີການຂຶ້ນທະບຽນຂໍອະນຸຍາດຈາກທາງ ອຍ ກໍຄືຄະນະກຳມະການກ່ຽວ ກັບເລື່ອງຕວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຢາ ຫຼັງຈາກທຸກຢ່າງຜ່ານແລ້ວນີ້ ຈຸລາຄອບນາຍທີນກະສິເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ວັກຊີນທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ ກະຄືສິມີການຜະລິດມາໃຊ້ກັບຄົນໄທເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ປະມານເດື ອນເມສາ 2021 ເນາະ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ